اي پيغمبر صلّي اللّٰه عليه وسلّم! جيڪو قرآن تو ڏانهن تنهنجي پالڻهار وٽان لاٿو ويو آهي، سو پهچاءِ، ۽ جيڪڏهن ائين نه ڪيئي ته سندس پيغام نه پهچايئي، ۽ الله تو کي ماڻهن کان پناهه ڏيندو، ۽ الله ڪافرن جي قوم کي سڌو رستو نه ڏيکاريندو آهي.